SBS ລາວ ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ດັ່ງທີ່ຮູ້ ແລະ ຊາບກັນມາແລ້ວແມ່ນວ່າ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປະເຊີນໜ້າກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ສາຍພັນແດລຕາຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ເຊິ່ງ ວ່າໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ພົບພໍ້ ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂ ດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວກະໄດ້ລາຍງານພົບຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ 56 ຄົນ ໃນຈຳນວນນີ້ກະ 54 ຄົນເປັນຜູ້ຕິດພະຍາດຈາກຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ກ ະຕວດພົບໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ລາວມີຍອດຜູ້ຕິດພະຍາດສະສົມຕອນນີ້ກະ 2,356 ຄົນ ແລະກະມີຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ 3 ຄົນ ດຽວນີ້ທາງລັດຖະບານລາວກະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຂະຫຍາຍມາດຕະການລັອກດາວທີ່ສິ້ນສຸດລົງມື້ວານນີ້ເນາະ ຄືວັນທີ 8 ອອກໄປອີກ 15 ມື້ ຈົນເຖິງວັນທີ 19 ກໍລະກະດາ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຂ້າງຄຽງທີ່ຍັງມີ ຄວາມສ່ຽງ ລວມເຖິງການພົບຜູ້ຕິດພະຍາດສາຍພັນເດລຕາໃນປະເທດເນາະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເພິ່ນເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຕ່າງໆຫັ້ນນະ ແລະກະຕໍ່ຍາວອອກອີກນີ້ນະ ການເຄັ່ງຄັດນີ້ ມັນ ມັນເອົາຈິງເອົາຈັງບໍ່ ເພາະວ່າຄັນມີຫຼຸໆຫຼົມໆນີ້ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນບໍ່ໄວ້ໜ້າໃຜເດ້ ເພາະວ່າມັນມີຊ່ອງວ່າງ ແລະ ມັນອາລະວາດໂລດ ໂດຍສະເພາະສາຍພັນແດລຕານີ້ນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍປານໃດເນາະ 100% ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າມີກ ານຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ ຫຼຸໆຫຼົມໆ ຫຼືບໍ່ເນາະ ບາງເລື່ອງກະມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວເນາະ ຈັ່ງໄປ ໄປຫາໝໍ ຈັ່ງເລື່ອງໄປຫາຂອງຢູ່ຂອງກິນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ຫຼັກໆກະຄືເລື່ອງຂອງກາ ນ ເອີ ບອກໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ບໍ່ໃຫ້ອອກນອກບ້ານຫາກບໍ່ຈຳເປັນ ຖ້າອອກ ຫຼືວ່າຂ້າມຈັງຫວັດ ຂ້າມແຂວງຈັ່ງຊີ້ ກະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນ ເປັນລາຍຄົນໄປເນາະ ອັນນັ້ນກະອາດຈະເຄັ່ງຄັດແທ້ໆ ຍົກຕົວຢ່າງໄປບ່ ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ທາດຫຼວງຊິໄປຈີ່ນາຍໂມ້ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ອັນນີ້ອາດຈະເຄັ່ງຄັດແທ້ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ເຄັ່ງຄັດ ໝາຍເຖິງວ່າພົນລະເມືອງຫັ້ນນະບໍ່ເຄັ່ງຄັດໂຕເອງ ທີ່ວ່າບໍ່ຢູ່ຫ່າງ ກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ຫຼື 2 ແມັດ ແລະກະບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມກັນພະຍາດ ຫຼືວ່າຄັນໃສ່ກະໃສ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເອີ ປິດແຕ່ປາກ ຮູດັງບໍ່ປິດ ເພາະວ່າມັນຫັນໃຈຍາກຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ທາງການເພິ່ນຊາບບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນກຳລັງແ ກ້ໄຂ ຫຼືວ່າມີບັນຫາຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະ ທາງການກະຊາບຢູ່ຕະຫຼອດເນາະ ເພາະວ່າເທົ່າທີ່ໄດ້ເບິ່ງທາງ ທາງ YouTube ຫຼື ທາງ ທາງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆເນາະ ກະເຫັນວ່າ ທາງການນີ້ກະໄດ້ມີການປະຊາສຳພັນ ບໍ່ວ່າ ຊິເປັນທາງ ທາງສຽງ ທາງວິທະຍຸ ທາງສຽງຕາມສາຍເນາະ ແລະກະລົດແຫ່ທີ່ບອກກ່າວໄປຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ໄປເຖິງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ແຕ່ວ່າບາງ ບາງສ່ວນເນາະ ກະຄືການບໍ່ເຂັ້ມງວດ ກະຄືມັນ ມັນ ມັ ນເປັນຢູ່ທີ່ໂຕບຸກຄົນເນາະ ຊຶ່ງທາງລັດຖະບານເອງກະພະຍາຍາມ ເອີ ປະຊາສຳພັນ ຂໍຄວາມຮ່ວມມື ແລະກະບັງຄັບເນາະ ໃຫ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ນະ ອັນນ່າ ພ ະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ວ່າກວດເຫັນຈາກຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ມັນເລາະໆຕາມນ້ຳຂອງນີ້ ໃກ້ກັບນ້ຳຂອງວ່າຊັ້ນເທາະ ກະແປວ່າມາຈາກປະເທດໄທ ຫຼືວ່າປະເທດຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນຕົວ ະນີ້ ແມ່ນບໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຈາກໄທ ແລະກະຫວຽດນາມ ດັ່ງທີ່ທ່ານວ່າເນາະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ປະເທດໄທນີ້ກະຖືວ່າ